ແລະອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ສຶກແນວໃດ ຖ້າທ່ານລ້າງຖ້ວຍກອງໃຫຍ່ດ້ວຍນ້ຳພຽງຈອກດຽວ ທ່ານຄົງບອກວ່າທ່ານເຮັດບໍ່ໄດ້ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາເຮັດວຽກແຕ່ມີນ້ຳບໍ່ພໍ ທ່ານກໍຈະຮູ້ສຶກຄືກັນກັບ ການລ້າງຖ້ວຍກອງໃຫຍ່ດ້ວຍນ້ຳພຽງຈອກດຽວ ເຊິ່ງບໍ່ມີທາງຈະລ້າງໃຫ້ສະອາດໄດ້ ຜົນເສຍຂອງຮ່າງກາຍນັ້ນ ຈະມີຫຼາຍກວ່າຖ້ວຍຈານທີ່ບໍ່ສະອາດ ເພາະລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຈະໄດ້ຮັບການກະ ທົບກະເທືອນຄືກັນ ຮ່າງກາຍຈະຂັບຖ່າຍສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງລຳບາກ ເພາະສິ່ງເສດເຫຼືອຈະເຂັ້ມຂົ້ນໂພດຈົນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີກິ່ນເໝັນ ລົມຫາຍໃຈເໝັນ ແລະປັດສະວະກໍມີກິ່ນແຮ ງຄືກັນ ນ້ຳມີຄຸນຄ່າຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການຮັກສາສຸຂະພາບ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນທີ່ດື່ມນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ ມີໂອກາດສ່ຽງຕໍ່ການຕິດໂລກຫຼືພະຍາດໃນລະບົບປັດສະວະ ແລະອາດເປັນໜິ້ວໄດ້ ການດື່ມນ້ຳຢ່າງພຽງພໍ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກ ານຮັກສາອຸນຫະພູມພາຍໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ນ້ຳຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ຖ້າທ່ານຜູ້ຟັງກິນຢາເປັນປະຈຳ ນ້ຳກໍຍິ່ງເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນເພື່ອຊ່ວຍ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຢາສະສົມຫຼືຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ໃນບາງເວລາຖ້າຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ ເພາະໄດ້ຮັບນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ ຫຼືເກີດຈາກການສູນເສຍນ້ຳຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃນຮ່າງກາຍຫຼຸດນ້ອຍລົງ ທ່ານກໍຈະມີອາການ ປາກແຫ້ງ ຜິວໜັງຫ່ຽວແຫ້ງ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ ມີນ້ຳປັດສະວະນ້ອຍລົງ ຕາໂກນ ເມື່ອຍງ່າຍ ແລະຕ້ອງການດື່ມນ້ຳ ເມື່ອມີອາການເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອໃດ ຕ້ອງຮີບດື່ມນ້ຳທັນທີ ເພາະວ່າຖ້າຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳດົນເກີນໄປ ແ ລະບໍ່ມີການດື່ມນ້ຳທົດແທນນ້ຳທີ່ຂາດຫາຍໄປ ຮ່າງກາຍຈະປັບຕົວ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງນ້ຳໃນຕົວເຮົາເອງ ໂດຍການຜະລິດສານຊະນິດໜຶ່ງອອກມາ ມີຊື່ວ່າ Histamine Vasopressin ສານເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮັກສ ານ້ຳໄວ້ຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແຕ່ຜົນຂອງການຫຼັ່ງອອກມາຂອງສານເຫຼົ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາໄດ້ອີກ ທ່ານຜູ້ຟັງ ການຂາດນ້ຳມີຜົນຕໍ່ເນື້ອງອກໃນຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນເຮົາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເສັ້ນໃຍພືດເຮັດໃຫ້ອາຈົມໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ບໍ່ແຂງ ເພື່ອສະດວກໃນການຂັບຖ່າຍ ແຕ່ຖ້າທ່ານຜູ້ຟັງດື່ມນ້ຳບໍ່ພໍ ຮ່າງກາຍຈະພະຍາຍາມດູດຊຶມນ້ຳທີ່ຢູ່ໃນອາຈົມກັບຄືນໃຫ້ໄດ້ຫຼາ ຍທີ່ສຸດ ຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄື ອາຈົມຂອງຄົນທີ່ດື່ມນ້ຳບໍ່ພໍຈະແຂງ ເຮັດໃຫ້ຂັບຖ່າຍລຳບາກ ຈົນອາດເປັນສາເຫດຂອງໂລກບາງຊະນິດທີ່ຈະຕາມມາ ດັ່ງນັ້ນ ການດື່ມນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ລະບົບຂັບຖ່ າຍຂອງຄົນເຮົາເປັນຢ່າງດີ ມີການສຶກສາວິໄຈທາງດ້ານວິຊາການພົບວ່າ ຄົນທີ່ກິນເສັ້ນໃຍພືດຫຼາຍກວ່າ 30 ກຣາມຕໍ່ມື້ ຈະຫຼຸດອາການສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໄສ້ຕິ່ງໃນລຳໄສ້ໄດ້ເຖິງ 20 ເປີເຊັນ ສ່ວນຄົນທີ່ດື່ມນ້ຳຫຼ າຍກວ່າ 6 ຈອກຕໍ່ມື້ ຈະຫຼຸດອັດຕາການເປັນໄສ້ຕິ່ງໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ໄດ້ເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ແລະ ຖ້າດື່ມນ້ຳຫຼາຍ ແລະ ກິນເສັ້ນໃຍອາຫານຫຼາຍກໍຈະຫຼຸດອັດຕາສ່ຽງໄດ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນ ເພາະຄົນສ່ວນຫຼາຍຄິດວ່າກາ ນດື່ມນ້ຳບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນມະເຮັງຕ່າງໆ ມາຮອດປີ ຄ.ສ 1990 ວາລະສານການແພດ New England ໄດ້ລາຍງານການເປັນມະເຮັງພົກຍ່ຽວ ໂດຍການສຶກສາຈາກຜູ້ຊາຍ 47,000 ກວ່າຄົນ ເຊິ່ງມີການຕິດຕາມພຶດຕິກຳຂ ອງການດື່ມນ້ຳຂອງຄົນເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍກຸ່ມທຳອິດຈະເປັນຜູ້ດື່ມນ້ຳຫຼາຍກວ່າ 10 ຈອກ ແລະ ກຸ່ມທີສອງດື່ມນ້ຳໜ້ອຍກວ່າ 6 ຈອກ ຜົນອອກມາປາກົດວ່າ ກຸ່ມທີໜຶ່ງເປັນມະເຮັງພົກຍ່ຽວນ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງກຸ່ມທີສອ ງ ເພາະສະນັ້ນ ການດື່ມນ້ຳມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການປ້ອງກັນມະເຮັງພົກຍ່ຽວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກິນອາຫານຢູ່ນັ້ນ ເມື່ອທ່ານກືນອາຫານບໍ່ລົງ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າແຄ້ນເຂົ້າ ຫຼື ເຂົ້າຄາຄໍ ທ່ານກໍດື່ມນ້ຳໄດ້ທັນທີແມ່ນບໍ ເພ າະຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳໃນການຫຼໍ່ລ້ຽງອາຫານ ການດື່ມນ້ຳເຂົ້າໄປນັ້ນ ເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ້າທ່ານດື່ມນ້ຳກ່ອນກິນເຂົ້າຢ່າງພຽງພໍ ກໍຈະບໍ່ມີອາການຂາດນ້ຳ ຫຼື ຈິບນ້ຳລະຫວ່າງ ຄາບອາຫານກໍຍິ່ງດີ ຢ່າລືມວ່າການດື່ມນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການກິນອາຫານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຫຼັ່ງນ້ຳຍ່ອຍອີກດ້ວຍ ຖ້າດື່ມນ້ຳບໍ່ພຽງພໍຈະມີຜົນກະທົບ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິ ດນ້ຳເມືອກນ້ອຍລົງ ເຊິ່ງອາດເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ກະເພາະມີບັນຫາ ນ້ຳບໍ່ມີແຄລໍຣີ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານທີ່ຫຼຸດນ້ຳໜັກສາມາດດື່ມນ້ຳໄດ້ເຕັມທີ່ ແຕ່ນ້ຳຊາ ກາເຟ ນ້ຳຫວານມີແຄລໍຣີ ນອກຈາກນີ້ ການດື່ມນ້ຳຍັ ງເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈແຈ່ມໃສ ເມື່ອໃດທີ່ຂາດນ້ຳ ສະໝອງຈະບໍ່ປອດໂປ່ງ ເຮັດໃຫ້ອາລົມເສຍໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໃຈຮ້າຍ ເມື່ອໃດທີ່ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ ເມື່ອນັ້ນຈະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບ ເ ຊິ່ງໄດ້ແກ່ ໂລກຂໍ້ອັກເສບ ໂລກຄວາມດັນສູງ ໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດສູງ ຫຼືຈົນກະທັ້ງເປັນໂລກພູມແພ້ຫຼາຍຊະນິດ ຢ່າລືມວ່າການດື່ມນ້ຳອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນນ້ຳລ້າໆບໍ່ພໍ ແລະບໍ່ຄວນນັບວ່າເປັນນ້ຳທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງກ ານ ເຮົາຄວນດື່ມນ້ຳທຳມະດາຫຼືນ້ຳລ້າໆ ເພາະນີ້ຄືນ້ຳບໍລິສຸດທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ນ້ຳປະສົມສີ ປະສົມນ້ຳຕານ ສູ້ນ້ຳທຳມະດາບໍ່ໄດ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເ ໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າ ຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼືການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເນ າະ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງຈາກອ້າຍສຳລານ ພະເຈົ້າຊົງເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ພຣະບັນຍັດ 10 ປະການຂອງສາສະໜາຢູດາຍ ສາສະໜາຄຣິດກໍເໝືອນກັນ ເພາະມີແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກທີ່ດຽວກັນ ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຳມາສະເໜີໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະໄດ້ເຫັນປະໂຫຍ ດຂອງການຮັກສາ ບໍ່ມີອັນໃດທີ່ພະເຈົ້າມອບໃຫ້ແລ້ວຈະຫຼ້າສະໄໝ ເພາະພະອົງຊົງເປັນຜູ້ສ້າງຊີວິດ ຈຶ່ງຮູ້ດີວ່າອັນໃດເໝາະສຳລັບຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະບັນຍັດຂໍ້ທີ 1 ທີ່ບອກໃຫ້ຍຶ ດໝັ້ນໃນພຣະເຈົ້າອົງດຽວ ຂໍ້ 2 ບໍ່ໃຫ້ສ້າງຮູບໃດໆແທນພະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະຂໍ້ທີ 3 ການບໍ່ເອີ່ຍພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ ສ່ວນຂໍ້ທີ 4 ນັ້ນ ເນັ້ນຄວາມສຳຄັນຂອງການພັກຜ່ອນໃນແຕ່ລະສັບປ ະດາ ໃນພຣະບັນຍັດຂໍ້ທີ 4 ຂອງພຣະບັນຍັດ 10 ປະການກ່າວວ່າ ຈົ່ງລະນຶກເຖິງວັນຊະບາໂຕ ຄືວັນຢຸດພັກວຽກງານ ຖືເປັນວັນບໍລິສຸດ ຈົ່ງເຮັດວຽກທັງສິ້ນຂອງເຈົ້າ 6 ວັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວັນທີ 7 ນັ້ນເປັນວັນຊະບາໂ ຕ ຖວາຍແດ່ພຣະເຢໂຮວາ ຫຼື ພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ ໃນວັນນັ້ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກໃດໆ ບໍ່ວ່າເຈົ້າເອງ ຫຼື ບຸດຍິງບຸດຊາຍຂອງເຈົ້າ ຫຼື ທາດທາສີທາສາຂອງເຈົ້າ ຫຼື ສັດໃຊ້ງານຂອງເຈົ້າ ຫຼື ຄົນຕ່າງດ້າວທີ່ມາອາ ໄສຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຈົ້າ ເພາະໃນ 6 ວັນ ພະຢາເວຊົງສ້າງຟ້າ ແລະ ແຜ່ນດິນ ສ້າງທະເລ ແລະ ສັບພະສິ່ງຊຶ່ງມີຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນ ແຕ່ໃນວັນທີ 7 ຊົງພັກຜ່ອນ ເພາະສະນັ້ນພະຢາເວຊົງອວຍພອນໃນວັນຊະບາໂຕ ແລະ ຊົງຕັ້ງວັນນັ້ນໄວ້ເປັນວັນບໍຣິສຸດ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຄຳວ່າຊະບາໂຕມາຈາກຄຳວ່າຊາບັດ ຫຼື ໃນພາສາອັງກິດອ່ານວ່າຊາບັດ ເປັນຄຳໃນພາສາຮີບຣູ ຫຼື ພາສາຢິວ ແປວ່າຢຸດພັກຈາກວຽກງານ ໃນທີ່ນີ້ພະເຈົ້ າບອກໃຫ້ມະນຸດຢຸດພັກໃນການເຮັດວຽກ 6 ວັນ ເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງຢຸດເຮັດວຽກ ກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈປະໂຫຍດຂອງການພັກຜ່ອນກ່ອນວ່າຈຳເປັນສຳລັບຄົນເຮົາຢ່າງໃດ ຮ່າງກາຍຄົນເຮົາຄວນໄ ດ້ຮັບການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພາະການພັກຜ່ອນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ພັກ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ກຳຈັດຂອງເສຍອອກໄປ ສ່ວນທີ່ສຶກຫຼໍກໍໄດ້ຮັບການສ້ອມແຊມ ພະລັງງານກໍກັບຄືນມາເ ປັນປົກກະຕິ ນອກຈາກນີ້ອາການ ຫຼື ບາດເຈັບຕ່າງໆກໍຈະດີຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ການພັກຜ່ອນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາດີຂຶ້ນ ມີອາຍຸຍືນຍາວດ້ວຍ ເຂົາໄດ້ມີການສຶກສາ ເລື່ອງການພັກຜ່ອນ ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນຍຸກການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ ເຮົາໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ດວງອາທິດບໍ່ເຄີຍຕົກດິນ ຄົນເຮັດວຽກທັງວັນທັງຄືນ ຕໍ່ມາຢູ່ໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ມີການ ສຶກສາພົບວ່າ ປະເທດອັງກິດກຳນົດໃຫ້ຄົນເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ສັບປະດາລະ 74 ຊົ່ວໂມງ ກໍພົບວ່າຄົນງານເຮັດວຽກບໍ່ໄຫວ ຄົນງານຈະເຮັດງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕ້ອງໄດ້ເຮັດງານສັບປະດາລະ 48 ຊົ່ວໂມງ ແ ລະ ໃຫ້ຢຸດພັກສັບປະດາລະ 1 ວັນ ຈຶ່ງຈະດີທີ່ສຸດ ການທີ່ສັບປະດາໜຶ່ງມີ 7 ວັນ ມະນຸດໄດ້ຍຶດຖືວ່າດົນຄູ່ກັນກັບໂລກນີ້ ເພາະເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຕາມເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງໂລກໃນ 6 ວັນ ແລະ ພັກຜ່ອນໃນວັນທີ 7 ເພາະຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນ ຢຸດກິດຈະວັດປະຈຳວັນທີ່ເຄັ່ງຄຽດ ເພື່ອຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ວນໃນຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ ໄດ້ມີຄວາມດີຂຶ້ນ ວັນຢຸດພັກ ຫຼື ວັນ ຊະບາໂຕ ປຽບໄດ້ກັບທ່າເຮືອສຳລັບເຮືອແຫ່ງຊີວິດຂອງມະນຸດທີ່ລ່ອງລອຍຢູ່ໃນທະເລຂອງຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພາຍຸທີ່ພັດໄປພັດມາ ເມື່ອວັນຢຸດພັກຜ່ອນມາເຖິງກໍເໝືອນກັບໄດ້ຫຼົບໄພ ຫຼື ລີ້ຈາກພາຍຸທີ່ພັດ ມາຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເປັນສະຖານທີ່ເພື່ອການພັກຜ່ອນ ການເຮັດຢ່າງນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເດີນທາງໄດ້ຮັບການເສີມກຳລັງໃໝ່ຂຶ້ນມາອີກ ກ່ອນການປະເຊີນໜ້າກັບການຕໍ່ສູ້ໃນຊີວິດອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສິ່ງສຳຄັນອີກປະກ ານໜຶ່ງຄື ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວໄດ້ຢູ່ພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາກັນ ໄດ້ທຳກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ ເປັນໂອກາດດີທີ່ຈະສ້າງຄວາມຮັກ ແລະ ຜູກພັນໃນຄອບຄົວ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຕາມຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າວັນທີ 7 ຄື ວັນເສົາ ຖືເປັນວັນພັກຜ່ອນ ເປັນເວລາທີ່ໄດ້ເຂົ້າເຝົ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ນະມັດສະການພະເຈົ້າ ຂະນະທີ່ຄົນຈຳນວນມາກມາຍຖືເອົາວັນອາທິດເປັນວັນຢຸດງານ ເພື່ອເປັນການທົດແທນວັນເສົາ ແຕ່ສຳລັບຄົນຢິວ ເຂົາຍຶດຖືເອົາວັນເສົາເປັນວັນຢຸດພັກງານ ເໝືອນກັບກຸ່ມຄຣິດຕະຊົນບາງກຸ່ມ

ການຢຸດພັກໃນໜຶ່ງສັບປະດາຈຶ່ງຈຳເປັນສຳລັບທຸກຄົນທີ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ພັກຜ່ອນ ຄອບຄົວໄດ້ຢູ່ກັນພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາ ທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈໄດ້ພັກຜ່ອນ ເປັນວັນທີ່ຈະເສີມກຳລັງໃໝ່ ເພື່ອການເລີ່ມຕົ້ນ ໃນການເຮັດວຽກໜັກທີ່ຈະຕິດຕາມມາໃນສັບປະດາໃໝ່ອີກຕໍ່ໄປ ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງຢາກຊາບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ກໍສາມາດສຶກສາໄດ້ຈາກບົດຮຽນ ພົບແລ້ວ ທີ່ທາງລາຍການຍິນດີຈະສົ່ງມາໃຫ້ ແລ້ວ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ໃນອີກລາຍການຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະ ນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org l a o @ a w r . o r g
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແນ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ